इदानीम् अग्रिमं श्लोकं पठामः यदा वयं पूर्वस्मिन् श्लोके दृष्टवन्तः एवमेव श्लोकत्रयं मिलित्वा अस्ति अग्रिमश्लोकत्रयं श्लोकत्रयम् इत्युक्ते श्लोकत्रयम् इति तत्र मिलित्वा इति किमर्थं वदामि तत्र बहूनां नामानि वदन्ति किल एकं द्वे त्रीणि इति एकैकस्य नाम वदति तस्मात् मिलित्वा पश्यामः तस्य बहुविध आन्तरिक कि किमपि तत्र नास्ति सामान्य अर्थः तस्मात् वयम् एकवारं श्लोकं पठामः अनन्तरम् अग्रे पश्यामः अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि भीमार्जुनसमायुधि अत्र शूरा महेश्वास अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः द्रुपदश्च महारथः युयुधा ध्रुपतश्च महारथः

काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् उरुचित् कुन्दिभोजश्च उरुचित् कुन्दिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथाः सर्व एव महारथाः इदानीं द्वितीय सोपानमस्ति पदच्छेदः एकैकपदं करणीयं पदच्छेदं करोतु अत्र प्रथमपदमस्ति अत्र अनन्तरं शूराः शूरा इति अस्ति किन्तु शूराः तत्र विसर्गः अस्ति शूराः महेश्वासा महे महेश्वासाः उत्तमम् अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि कथं कुर्मः भीमार्जुनसमाः युधि भीमार्जुनसमाः युधि अनन्तरं युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः इदानीं सरलमस्ति पदच्छेदं कर्तुं किञ्चित् प्रयत्नं करोमि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः वयं सामान्यतया वदामः सन्धि इति वदामः तत्र श्लोके एकः नियमः अस्ति यदा श्लोकं लिखति तत्र सन्धि योजयित्वा एव करणीयं यः कोऽपि संस्कृते अग्रे पठित्वा श्लोकं लेखितुम् इच्छन्ति संस्कृतेन यदा श्लोकं वयं लिखामः सन्धिच्छेदः न करणीयः एवं भिन्नं भिन्नं न किन्तु गद्ये द्वयमस्ति किल गद्यं पद्यं च गद्यं मध्ये प्रोस् आर्डर् मध्ये यदा लिखति वयं कर्तुं शक्नुमः एकमेकं पदं कर्तुं शक्नुमः किन्तु यदा श्लोकम् इति लिखति तदानीं सन्धिः भवति सन्धि इत्युक्ते किम् इति जानाति सन्धि सन्धि किं सन्धि किमपि संस्कृतेन वदतु धैर्यपूर्वं सन्धि इत्युक्ते जायिन् किं जायिन् करोति तत्र पदं वा वाक्यं वा अक्षरं वा अक्षरम् अक्षरम् अक्षरमेव योजयति राम रमा ईशः രമാ ഈശ കിമാഗച്ഛത് രമേശ രമായാഹ ഈശ രമേശ അഥവാ രമാ ആ അനന്തരം ഈശ ഈ ഇതി അസ്തി ആ പ്ലസ് ഇതി ആഗച്ഛതി ബാല്യകാലം പഠിത്തവന്തഹ കില കാപ്പി ഭാഷ ഭവതു ഭവതം മലയാള ഭാഷ ഭവതു തെലുഗു ഭവതു അഥവാ തമിഴ് ഭവതു സർവാസു ഭാഷാസു സന്ധി रमेशः इति वयं वदामः तत्र अक्षरद्वयम् आ इ ए इति आगच्छति तादृशम् एकैकसन्धिः आगच्छति अहं वदामि सन्धि किमिति अवगतवन्तः अत्र पश्यतु अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः युधि युयुध युयुधानः विराटः च विराटः च विराटश्च शकारमागच्छति श्चुत्वम् इति वदति संस्कृते किञ्चित् अवगच्छतु श्रुत्वा श्रुत्वा अवगच्छति श इति आगच्छति तत्र श्चुत्वं तत्र किम् अस्ति वस्तुतया विराटः इति विसर्गः किं वदति तस्य विसर्गः इति वदति बिन्दुद्वयं करोति किल बिन्दुद्वयं करोति विसर्गः दुःखम् इति लेखने वयं तद् उपत्मानीयं तद् भिन्नं किन्तु विसर्गः इति वदति एतस्य रामः कृष्णः सर्व पुल्लिङ्गपदस्य अन्ते वयं पश्यामः इदानीम् अत्र पश्यतु विराटः च विसर्गः च आगच्छति चेत् किम् आगच्छति श शकारम् आगच्छति विराटश्च पश्यतु विराटश्च अग्रिमपदमपि तदेव द्रुपदः च द्रुपदश्च बहु स्थानेषु एतादृशम् आगच्छति तदा पुनः पुनः अहं वदामि तदा श्रुत्वा श्रुत्वा अवगच्छति इदानीं प्रथमवारं शृणोति ओ एतत् सर्वं किम् अस्ति इति न चिन्तयतु सामान्यमेव च विसर्गः च मिलति चेत् किं भवति च च विराटः च विराटश्च द्रुपदः च द्रुपदश्च दृष्टकेतुश्चेकितानः कथं दृष्टकेतुः चेकितानः पश्यतु तत्रापि शागतं दृष्टकेतुः इति विसर्गः अनन्तरं चेकितानः च तो दृष्टकेतुश्चेकितानः दृष्टकेतुश्चेकितानः കാശിരാജശ്ച കാശിരാജ കാശിരാജശ്ച വീര്യവാൻ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്ച പുരുജിത് ഇതി ഏകപദം പുരുജിത് കുന്തിഭോജ ഇതി ഏകപദം പുരുജിത് കുന്തിഭോജ ച ഉത്തമം പുരുജിത് കുന്തിഭോജ ച ശൈബ്യശ്ച വദതു ശൈബ്യ ച നരപുങ്കവ ഏകപദമേവ നരപുങ്കവ അനന്തരം യുധാമന്യുശ്ച സർവേ जानन्ति युधामन्युः च आ इति न आगच्छति किमर्थम् उ इति अस्ति तत्र उ इति अस्ति सः आगच्छति चेत् रामः रामः इ आगच्छति चेत् किं वदति हरि इ हरिः आ आगच्छति ह इ आगच्छति हि उ आगच्छति हु वक्तुमपि सरलं तदेव किल गुरुः इति वक्तुं वक्तुमेव न कष्टं वक्तुमेव कष्टमस्ति गुरुः रविः रामः तस्य अहं प्रथमदिने उक्तवान् पुनः विवरणं न करोमि अकारान्तः इति वदति आ अन्ते अस्ति अकारान्तः इ अन्ते अस्ति इकारान्तः उ अन्ते अस्ति उकारान्तः भवतां कृते यदा अहं क्वश्चिन् प्रेषयामि तत्र कदाचित् तत् क्वश्चिन् स्थापितवान् अस्मि अहं किल अकारान्तः इकारान्तः उकारान्तः किं शब्दः कः शब्दः अस्ति किञ्चित् व्याकरणमपि पठामः लघु लघु लघु लघुविषयाः अद्यतनविषयः अस्ति अस्माकं सन्धि विषयः सन्धि इत्युक्ते सन्धिपूर्णं न पाठयामि सन्धि अहं द्वयम् उक्तवान् इदानीं एकम् आ प्लस् इ आगच्छति चेत् किम् आगच्छति ए तावत् पठति चेत् पर्याप्तम् आ प्लस् इ ए तस्य नाम सर्वमस्ति अनन्तरं पठामः गुणसन्धि वृद्धिसन्धि एवं भिन्नभिन्ननाम तदा न आवश्यकम् इदानीम् इदानीं सन्धिं पश्यतु तत्र कथं पदच्छेदः करणीयः हा प्लस् च आगच्छति चेत् किम् आगच्छति शकारम् आगच्छति श्चुत्वम् इति वदति श्चुत्वं श च श्चु ശുത്വം इति वदति अग्रे पश्यामः युयुधा युयुधान
युधामन्युश्च युधामन्युः च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च विक्रान्तः विक्रान्तः एव उक् उत्तमौजाश्च वदतु उत्तमौजाः च वीर्यवान् वीर्यवान् एव द्रौ सौभद्रो सौभद्रः द्रौपदेयाश्च पश्यतु यथेष्टमस्ति पठन सौभद्रेयाश्च सर्व एव सर्व इत्येव एव इत्येव महारथाः किं सर्वे एव महारथाः सर्व इति सर्वे इति आगच्छति सर्वे एव महारथाः इदानीं श्लोकं पश्यतु अहं पदच्छेदं कृत्वा वदामि एकवारं शीघ्रं पश्यामः अत्र शूराः महेश्वासाः भीमार्जुनसमाः युधि युयुधानः विराटः च द्रुपदः च महारथः दृष्टकेतुः चेगिदानः काशिराजः च वीर्यवान् പുരുജിത് കുന്തിഭോജ ച ശൈപ്യ ച നരപുങ്കവ യുധാമന്യു ച വിക്രാന്ത ച ച നാസ്തി വിക്രാന്ത ഉത്തമൗജാ ച വീര്യവാൻ സൗഭദ്ര ദ്രൗപദേയാ ച സർവേ ഏവ മഹാ इदानीं स्टेप् द्वयं समाप्तं श्लोकं पठितवन्तः इति विश्वासं कुर्मः द्वितीयं द्वितीय स्टेप् किमस्ति पदच्छेदः तृतीय स्टेप् अस्ति एकैकपदस्य विषये अस्माकं परिचयः प्राप्तव्यः व्याकरणदृष्ट्या तस्य परिचयः संस्कृते अत्र इति वदति चेत् संस्कृते अव्ययमस्ति अव्ययमिति अहं पूर्वदिने उक्तवान् एव च एतत् सर्वम् अव्ययम् इति वदति अव्ययम् इत्युक्ते कः अर्थः परिवर्तनं नास्ति व्ययः नास्ति तत्र भेदः नास्ति भेदः एकपदस्य बहुविधभेदाः आगच्छन्ति एकं पदमस्ति इति चिन्तयतु पदस्य भवतां कष्टं नास्ति किल किञ्चित् व्याकरणं वदति चेत् किञ्चित् संस्कृतमपि पठनीयं किल यदा कदापि वयं पदम् इति शृणुमः पदं पदं द्विविधं भवति पदं द्विविधं भवति सामान्यं वयं जानीमः आङ्ग्लेयभाषा इङ्ग्लिश् भाषायामपि पदमस्ति किं किं भवतां मातृभाषायामपि पदं क्रियापदम् इति वदामः नामपदम् इति वदामः किल तदेव संस्कृते अपि क्रियापदं नामपदम् इति वदति अन्य एकनाम अपि वदति संस्कृते सु इति वदति सुबन्धम् സുബന്ധം തിങ്ങന്തം കേവലം നാമയവ എന്തത്സവം സ്മരണാർത്ഥം സുബന്ധം തിങ്ങന്തം സുബന്ധം ഇത്യുക്തിക്കും നാമപദം തിങ്ങന്തം ഇത്യുക്തിക്കും ക്രിയാപദം എതത് അന്യഭാഷാ പഠനസ്യ ശൈലീ അസ്തി ഇല്ല പക്ഷെ കാരണം കിം കിമപ്പി കാരണം ന വദതി കിമർത്ഥം ക്രിയാപദം ഇതി വദതി കിമർത്ഥം നാമപദം ഇതി വദതി സംസ്കൃതേ സുബന്ധം ഇതി നാമം ആഗതം സുപ് ഇതി അന്തേ ആഗച്ചതി സുബന്ധം सुप् इति किं तत्सर्वं मार्गे मार्गे वयं पठामः सुप् इति एकविंशति ट्वेण्टि वन् प्रत्ययाः सन्ति संस्कृते पदस्य निर्माणं करोति धातु स्वीकरोति अनन्तरं तस्य पूर्वमपि स्थापयति अनन्तरमपि स्थापयति पूर्वं स्थापयति तस्य नाम अस्ति उपसर्गः तस्य इङ्ग्लिश् मध्ये प्रफिक्स् प्रफिक्स् इत्युक्ते उपसर्गः अनन्तरं स्थापयति तस्य नाम अस्ति प्रत्ययः अवगतं फस्ट् पदस्य पूर्वं स्थापयति उपसर्गः पद अनन्तरं स्थापयति प्रत्ययः उपसर्गः इति इदानीम् गच्छति इति एकपदमस्ति गच्छति कः अर्थः सर्वे जानन्ति गच्छति आ इति उपसर्गः स्थापयतु आगच्छति विपरीतार्थः आगतः गच्छति आगच्छति एवं बहूनि पदानि उपसर्गं स्थापयित्वा निर्माणं करोति तदेव संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं नूतननूतनपदं निर्माणं कर्तुं शक्यते क्रिया अस्ति तस्य रूट् अस्माकं हस्ते अस्ति चेत् स्वयमेव पदनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः सैण्टिफिकलि एव तत्र अन्यत् किमपि वयं किमपि योजयामः न भाषाशास्त्र अनुसृतं वयं पदनिर्माणं कर्तुं शक्नुमः गच्छति आगच्छति विशति उपविशति उप उप इति उपसर्गमस्ति तत्र अहं पूर्वम् एकवारम् उक्तवान् इति मन्ये विहरति इति एकं पदं हरति इति एक हर् इति विहार आहार परिहार संहार सर्वं भिन्नभिन्नार्थमस्ति वि इति उपसर्गं स्थापयतु विहरति कः अर्थः विहारं करोति विहरति विहरति संहरति രാമഹ രാവണം സംഹരത്തി മാരയത്തി ഇത്യർത്ഥ വിഹാര ആഹാര പരിഹാര പരിഹാരം കർ സൊല്യൂഷൻ പരിഹാരം കരോതി വിഹാര ആഹാര പരിഹാര സംഹാരവത് ഭിന്ന ഭിന്ന അർത്ഥമാകച്ചതി അർത്ഥം കിമർത്ഥം ഉക്തവാൻ ഉപസർഗം പ്രഫിക്സ് അസ്തി ഉപസർഗം സഫിക്സ് ഇതി ഭവതി ചേത് കിം ഭവതി അനന്തരം സ്ഥാപയതി രാമ ഇതി അസ്തി രാം ഇത്യവ മൂലപദം ह इति स्थापयति रामः किमर्थम् आगच्छति इङ्ग्लिष् भाषायां तु राम इति आगच्छति तमिळ् मलयाळं सर्वम् अथवा तेलुगु सर्वं पश्यतु रामन् एन् इति आगतं रामन् इत्युक्ते प्रथम एतद् मध्ये आगच्छति रामः रामन् रामं द्वितीया अभवत् रामम् आह्वयतु काल् रामः രാമം ആഹ്വയത്തു രാമം രാമേണ രാമം इत्युक्ते രാമം പശ്യത്തു ഭവാൻ രാമം പശ്യത്തു अव अवगतं तत् ओब्जेक्ट् आगच्छति तत्र प्रथमं चेत् सब्जेक्ट् आगच्छति अनन्तरम् ओब्जेक्ट् आगच्छति अनन्तरं हस्तः अस्ति हस्तः हस्तेन किं करोमि हस्तेन खादामि हस्तेन उपकरणं भवति तत् तृतीय उपकरणं प्रथमविभक्ति सब्जेक्ट् भवति सामान्यतया द्वितीयविभक्ति आब्जेक्ट् भवति रामः रामं रामेण इत्युक्ते किं भवति न पृच्छामि चेत् नितरां कुर्वन्ति रामेण इत्युक्ते तृतीया रामाय ददामि रामाय ചതുർത്ഥി ഫോർ രാമ രാമായ ദദാമി രാമ വൃക്ഷः अस्ति वृक्षः वृक्षात् पतति वृक्षात् पतति पञ्चमी भक्ति अस्ति फ्रम् फ्रम् इति आगच्छति किल गृहतः गृहात् आगच्छति गृहात् आगच्छति पञ्चमी सप्तमी रामास् रामस्य गृहं रामस्य पत्नी सीता सप्त षष्टि सप्तमी सप्तमी गृहे गृहमस्ति गृहं गृहे वसामि गृहे वयम् उपविशामः गृहे सप्तमी सेवन् केसस् अस्ति सेवन् विभक्ति रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे समाप्तं सप्तविभक्तयः एतत् सर्वं केवलं परिचयार्थं वदामि भवतां एकैकदिनम् एकैकविषयस्य परिचयः भवतु अन्तविषये अहं प्रथमदिने उक्तवान् अकारान्त आकारान्त इकारान्तविषये द्वितीयदिने अस्माकं कथं पदच्छेदं करणीयं पदच्छेदविषये सम्यक् वयं चिन्तनं कृतवन्तः अद्य विभक्तिविषये अहम् उक्तवान् कति विभक्तयः सन्ति हौ मेनि सप्तविभक्तयः सन्ति सप्तविभक्तयः सामान्य अर्थमस्ति रामः अर्थं किम् रामः इत्येव राम रामः रामं रामं राम रामेण अथवा हस्तेन हस्तेन कार्यं करोमि अनन्तरं रामाय अनन्तरं रामस् रामात् रामात् रामात् अहं पुस्तकं स्वीकरोमि रामं रामात् आपणं शाप् आपणात् अहं वस्तूनि क्रीणामि आपणात् भवतु अनन्तरं रामस्य रामस्य पुत्रः लवः अनन्तरं रामे समाप्तं सप्तविभक्तयः सामान्यतया एवं सप्तविभक्तयः सन्ति इति अवगच्छतु इदानीम् अन्तविषये चिन्तनं कृतवन्तः पदच्छेदविषये सन्धिविषये किञ्चित् चिन्तनं कृतवन्तः इदानीं वयं तत्र विभक्तयः सप्तविभक्तयः सन्ति तस्य रूपाणि वयं दृष्टवन्तः भवतु वयम् इदानीम् अर्थम् इदानीम् एकैकपदस्य अपि तादृशम् आगच्छति अहम् उक्तवान् अत्र इत्युक्ते अव्ययम् अव्ययम् इत्युक्ते कुत्रापि तस्य भेदः न आगच्छति कुत्र कुत्र भेदः न आगच्छति सप्तसु विभक्तिषु रामः रामं रामय रामाद् रामाय एवं सर्वमस्ति किल एवं न भवति अत्र अत्र अत्र अत्र अत्र सर्वत्र अत्र एव विभक्तिषु भेदः नास्ति सप्तसु विभक्तिषु भेदः नास्ति बहुवचने मध्ये भेदः नास्ति अनन्तरं वचने नास्ति पुरुषे नास्ति पुरुषः इत्युक्ते लिङ्गभेदः नास्ति एतादृशं किमपि तत्र न आगच्छति अत्र अस्ति चेत् उत्तमम् अव्ययं तादृशम् अव्ययपदमस्ति तद् अनन्तरं शूराः वयं जानीमः അത്ര ശൂരാ അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ബഹുവചനം ശൂര ശൂരൗ ശൂരാഹ ഇതി ബഹുവചനം ആഗച്ഛതി ചിന്താ നാസ്തി ശൃണോതു എതസർവം മഹേശ്വാസാഹ അകാരാന്ത പുല്ലിംഗ പ്രഥമ ബഹുവചനമേവ भीमार्जुनसमाः समानमेव वदतु अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचन एवं शृणोति किमपि अर्थमवगच्छति वा अकारान्तम् इत्युक्ते अन्ते आ अस्ति अकारान्त पुल्लिङ्ग इत्युक्ते स्त्रीलिङ्ग नास्ति पुल्लिङ्ग अस्ति अनन्तरं प्रथम इत्युक्ते प्रथमाविभक्ति बहुवचनम् इत्युक्ते वचनम् एकम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं तावदेव इदानीम् अत्र पश्यतु युधि युद्ध इति अस्ति अद किञ्चित् कष्टकरमस्ति स्त्रीलिङ्गसप्तमी एकवचनमस्ति अनन्तरं वयं पश्यामः तस्मिन् विषये भीमार्जुनसमाः उक्तं युयुधानः अकारान्त पुल्लिङ्गप्रथमा एकवचनं बहुवचनं नास्ति विराटः विराटः अपि तदेव च किमस्ति अव्ययं तत्र भेदः नास्ति द्रुपदः ಅಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ ಮಹಾರಥಃ ತದೇವ ದೃಷ್ಟಕೇತುಃ उ उ अस्ति वदतु उकारान्त उत्तमम् उकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं वीर्यवान् तकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनम् एवं किमपि आगच्छेत् तकारान्तं भवति अकारान्तं भवति सर्वमपि आगच्छति शैभ्यः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं नरपुङ्गवः अकारान्तपुल्लिङ्गप्रथम एकवचनं ಯುಧಾಮನ್ಯುಹು ಉ ಉಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ ವಿಕ್ರಾಂತ ಅಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ ಉತ್ತಮೌಜಾಹ ಉತ್ತಮೌಜಸ್ ಇತಿ ಪದಮಸ್ತಿ ಸಕಾರಾಂತ ಸಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ ವೀರ್ಯವಾನ್ ವೀರ್ಯವತ್ ಇತಿ ಶಬ್ದ ಅಸ್ತಿ ತಕಾರಾಂತ ತಕಾರಾಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ಏಕವಚನ ಸೌಭದ್ರಃ ಅಕಾರಾಂತ ಏವ द्रौपदेयाः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनं पश्यतु इदानीं सर्वाणि सर्वाणि न सर्व इति एकपदमस्ति अग्रे सर्व इत्युक्ते अकारान्तपुल्लिङ्ग सर्वनामशब्दः उत्तमं बहु प्रथम बहुवचनं महारथाः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम बहुवचनम् एव अव्ययम् एतस्य नाम एव एकैकपदस्य विषये एतादृशज्ञानं सम्पादयामः तस्य नाम एव पदपरिचयः तदेव तृतीय स्टेप् अस्ति प्रथम स्टेप् अस्ति श्लोकपठनं द्वितीय स्टेप् अस्ति पदच्छेदः तृतीय स्टेप् अस्ति
पदपरिचयः भवतां मध्ये किञ्चित् इदानीं न जानाति चेदपि गृहं गत्वा किञ्चित् परिश्रमः करणीयः एवं पद किम् अनन्तरं यदा कदापि संशयः अस्ति चेत् पृच्छतु ईमेल् मध्ये प्रेषयतु अहम् उत्तरं ददामि तदा एव सीरियस् पठनं भवति नो चेत् प्रतिसप्ताहं वयं केवलं शृणुमः शृणुमः गच्छामः केवलं श्रवणमेव भवति सम्यक् एव श्रवणमपि उत्तमं तदापि किञ्चित् उत्तमं पठामः एकवर्षाभ्यन्तरे वयं संस्कृतेन गीतां पठितुं शक्नुमः एकवर्षपर्याप्तम् एकवर्ष किञ्चित् प्रयत्नः आवश्यकः प्रतिदिनं किञ्चित् प्रयत्नः करणीयः टेन् फिफ्टीन् मिनिट्स् संस्कृतार्थं ददातु तदा पठति चेत् वयं पठितुं शक्नुमः भवतु इदानीं प्रथमश्लोके वयं पठितवन्तः ततः एव आरम्भः अस्ति किल धृतराष्ट्रः पृष्टवान् किं पृष्टवान् किञ्चित् वदतु किम् अभवत् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्धार्थं ये मिलितवन्तः ये तत्र सन्ति पाण्डवाः मामकाः निपात्रवपुषु भगिनी द्रष्टुं ते किं कृतवन्तः वयं ज्ञातवन्तः अनन्तरं द्वितीयश्लोके किम् उक्तवन्तः दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनम् अब्रवीत् दुर्योधनः
आचार्यस्य समीपं गत्वा पृष्टवान् अथवा अब्रवीत् उक्तवान् अब्रवीत् मीन्स् उक्तवान् वदति सः उक्तवान् पास्टन्स् मध्ये किम् उक्तवान् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां ध्रुवदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत तदेव वयं लास्ट् वीक् मध्ये दृष्टवन्तः गतसप्ताहे वयं तद् दृष्टवन्तः इत्युक्ते पश्यतु किं पश्यतु पाण्डुपुत्राणां महतीं चमूं तत्रापि विशेषणमस्ति कीदृशं पश्य एतां पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं भगवतः आचार्यस्य समीपं कः आचार्यः द्रोणाचार्यः द्रोणाचार्यस्य समीपं गत्वा दुर्योधनः वदति भवान् पश्यतु पाण्डुपुत्राणां केषां पाण्डुपुत्राणाम् एतेषाम् एतेषां मीन्स् कः अर्थः दिस् इत्यर्थः अत्र समीपे अस्ति इत्यर्थः समीपे विद्यमानाः दूरे विद्यमानाः चेत् तेषाम् इति वक्तव्यं समीपे चेत् किं वदति एतेषाम् एतेषाम् अथवा एताम् इति वदति अत्र किमर्थं दुर्योधनः एवं वदति वयं चिन्तनं कृतवन्तः किं कारणं ദുര്യോധനസ്യ മനസ്സി ഇതാനീം പാണ്ഡവാഹ സമീപേ കൗരവാഹ ദൂരെ ഇതി കിമർത്ഥം തദേവ ഏകൈക പങ്ക്തി മധ്യേപി അർത്ഥ ഭവതി അത്ര ഏകം പദമപി ഭഗവാൻ ന വദതി തത്ര ഏകൈക പദേപി അസ്മഭിഹി പഠനീയം ഭവതി കിമർത്ഥം കിമർത്ഥം താദൃശം ഉക്തവാൻ ദുര്യോധനസ്യ മനസ്സി ഇതാനീം ഭ്രമ ഉത്പന്ന ഭ്രമ ഇത്യുക്തെ कन्फ्यूषन् उत्पन्नं किमर्थं भ्रमः युद्धार्थं तिष्ठन्ति ते सः वदति महतीं चमूं पश्यतु महती इत्युक्ते बृहत् केषां महतीं चमु चमु इत्युक्ते सैन्यं केषां महतीं चमु पाण्डवानां व्यूढं व्यूढं मीन्स् सैन्यस्य सज्जीकरणम् एकैक सम्यक् स्थापितवन्तः इत्युक्ते एकैक बेटालियन् इव ततः ततः इति नास्ति तत्र तत्र न ते बहु सम्यक् अनुशासनेन अनुशासनम् इत्युक्ते डिसिप्लिन् तत् तेषां मध्ये सः पश्यति कः पश्यति दुर्योधनः पश्यति केषां मध्ये पश्यति पाण्डवानां मध्ये किमर्थं पाण्डवानां मध्ये सः अनुशासनं पश्यति पश्यतु तस्य अन्तरङ्गे इदानीं संशयः आगतः कारणं त्रीणि कार्याणि सः उक्तवान् तत्र एकम् उक्तवान् महतीं चमूम् इति उक्तवान् महत् चमू अथवा महतीं चमूं वयं कुत्र पश्यामः एकं दूरे द्वितीयं तु कौरवाणां कति सङ्ख्या लवन् अक्षौहिणी एकादश अक्षौहिणी कौरवाणां पाण्डवानां कति अक्षौहिणी सप्त आहत्य अष्टाक्षौ अल अष्टादश अक्षौहिणी एव एय्टीन् तत्र एकादश अक्षौहिणी कौरवाणां सप्त अक्षौहिण्यः पाण्डवानां किं महदस्ति तत्र महती चमुक कौरवाणामेव सङ्ख्यादृष्ट्या कौरवाणामेव चमु महती अस्ति कौरवाणां सैन्यमेव बृहत् सैन्यमस्ति अधिकं तत्रैव अस्ति किन्तु अन्यदपि पश्यतु महदीदि इदानीं ये उत्तम उत्तमजनाः सन्ति ता तादृशदृष्ट्या उक्तवान् चेत् तदपि न द्रोणाचार्यः कुत्र कौरवाणां समीपे भीष्माचार्यः कुत्र कौरवाणां समीपे द्रोण कर्णः कुत्र दुर्योधनः कुत्र दुःशासनः कुत्र अश्वत्थामः कुत्र कति जनाः तेषां समीपे सन्ति एकैकः अपि महारथः महारथः इति अग्रिमश्लोकेषु वदति महारथः इत्युक्ते तस्य अर्थः दशसहस्र अधिकं जनैः सह सः एकाकी युद्धं करोति दशरथः इति एकं प्रतिनाम अर्थपूर्णमस्ति किमर्थम् अहम् उक्तवान् किल दुर्योधनदुःशासन सर्वं अहम् उक्तवान् संस्कृते तदस्माभिः चिन्तनीयं दुःशासनः इत्युक्ते किं शासनं नास्ति तस्य दुःशासनः शासनं न करोति इत्युक्ते डिसिप्लिन् नास्ति कः दुःशासनः कः दुःशासनः यस्य डिसिप्लिन् नास्ति सः अत्र पुराणे विद्यमानदुःशासनः केवलं न अस्माकं जीवने अपि दुःशासनाः भवन्ति अस्माकं जीवने अपि धृतराष्ट्राः भवन्ति धृतराष्ट्राः इत्युक्ते कः अर्थः सर्वं वयं चिन्तनं कृतवन्तः किञ्चित् स्मरतु मध्ये होल्डिङ्ग् कुत्र होल्डिङ्ग् धृतिराष्ट्रे राष्ट्रे സഹ ആലിംഗനം कृत्वा ഉപവിശതി न त्यजति രാഷ്ട്രം अन्यपुर മഹാഭാരതസ്യ ധൃതരാഷ്ട്രവിഷയ उत्तमम् अस्माकं वयं सर्वे कति धृतराष्ट्राः स्मः किल एकैक लघु लघु संस्था अस्ति इति चिन्तयतु सङ्घटना इति आर्गनैसेशन् अत्यन्त लघु आर्गनैसेशन् पर्याप्तम् अहं तस्य प्रेसिडेण्ट् अस्मि अहं तस्य किं वदामि ट्रेषरर् अस्मि अथवा मम एव सर्व किल कथम् आगच्छति इति वयं न जानीमः एवमेव न तदपि त्यजतु इदानीं वयं तद् न स्मः तस्मात् अस्माकं कष्टं नास्ति गृहे गृहे मम गृहम् एतत् मम पुत्रः मम पतिः अहं यद्वदामि तद् गृहे भवेत् किल प्रातःकाले पत्न्या सह कलहं करोति प्रतिदिनम् एतत् चषकम् अत्र स्थापनीयं वा तत्र स्थापनीयं वा कुत्रापि स्थापयतु किं प्राब्लम् अस्ति भवति वा न वा लघुविषयः कुत्र वयं कलहं कुर्मः वयम् आवश्यकं चेत् ओबामा विषये वा हिलरि क्लिण्टन् विषये वा अथवा ट्रम्प् विषये सर्वं तत् सर्वं किमर्थं कलहं कुर्वन्ति भवान् भवतः पत्न्या सह लघुविषये कलहं स्थगयितुं शक्नोति वा भवतः अन्तरङ्गे अपि एकः धृतराष्ट्रः अस्ति तस्य कारणमपि वदति तत्र धृतराष्ट्रस्य कारणं किम् अज्ञानं नेत्रं नास्ति सः किमपि न पश्यति तस्मात् तादृशी एका पत्नी अपि आगता धृतराष्ट्रस्य नेत्रं नास्ति पत्न्या किं करणीयमासीत् पत्न्या नेत्रद्वयमपि स्थापनीयमासीत् शतं पुत्राः सन्ति एतेषां वयं जानीमः एकः पुत्रः अस्ति पुत्रद्वयं चेत् कति नेत्राणि आवश्यकानि एवं चेत् शतं तदपि मूर्खाः शतं जनाः सन्ति एषा मूर्खः अपि किं कृतवती गान्धारी अहं पति भक्ति अस्ति इत्युक्त्वा सा अपि नेत्र निमीलितवती किल अत्र बन्धनं कृतवती कदापि महाभारतस्य पाठः न सः गान्धारी यत् कृतवती तत् उत्तमं नास्ति तत् न पतिभक्ति पत्युः कुत्र न्यूनता अस्ति तस्य पूरणं करणीयं हम्म। तदर्थमेव अस्ति किल पत्नी इत्युक्ते किमर्थमस्ति अथवा पति इत्युक्ते द्वयोः अपि परस्परं किल विवाहसन्दर्भे सप्तपदी करोति एकवारं चिन्तयतु किमर्थम् एकैकं धार्मिककार्य अनुसन्धाने एतस्य सर्वविधसाहाय्यम् अहं करोमि इत्येव पत्नी वदति धृतराष्ट्रः धार्मिक अनुसन्धानं करोति वा अहं किमर्थं वदामि का कदाचित् वयं पुराणस्य कथां पठित्वा जीवने अन्यविधेन व्याख्यानं करोति कोऽपि सम्बन्धः एव न भवति अनन्तरं वदति एतद् रामायणे अस्ति महाभारते अस्ति किल पूर्वकथा वदति स्म मम पितामहः महाभारतं पूर्ण अल भागवतं पूर्णं श्रुतवान् उपविश्य तस्य अनुजायाः पुत्रः सः बहु सन्तुष्टः अन्ये के सर्वे गतवन्तः वयं सप्ताहं सर्वं वयं पश्यामः किल भोजनदिनेव जनाः भवन्ति अन्यका अमेरिकायां भवतु सर्वत्र समानमेव अन्यदिने केपि न आगच्छन्ति एतत् लक्ष्मणोपदेशं सर्वं रामायणपठनसमये वदति तस्मिन् दिने केपि न भवन्ति इत्युक्ते तादृश उत्साहः नास्ति तादृश एषः भागवतं पठन् आसीत् एकः सम्यक् उपविशन् तं पृष्टवान् भवान् किं पठितवान् ഭാഗവതം പൂർണ്ണം ശ്രുतവാനെങ്കില അഹം एकं कार्यं पठितवान् मातुलस्य हननं कर्तुं शक्यते मातुलः कृष्णः कृतवान् किल कंसस्य एतादृशं पठति चेत् किं प्रयोजनं किमपि ग्रन्थं भवतु गीता भवतु केचन जनाः सन्ति भगवद्गीतायाः केरळे एकः महापुरुषः अस्ति महापुरुषः न एकः कुप्रसिद्धः सनलिटमरुग इति एकः सः गीतायाः व्याख्यानं कृत्वा किमपि किमपि उक्तवान् अस्ति कोऽपि सम्बन्धः एव नास्ति भगवद्गीताश्लोकस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति किमपि वदति संस्कृते अस्ति इति कारणेन किमपि वक्तुं शक्यते इति जनाः चिन्तयन्ति तस्मात् मम अपेक्षा अस्ति अस्माभिः संस्कृतं पठनीयं तत्र किं लिखितमस्ति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः किमर्थम् उक्तवान् प्रथमश्लोके एकैकस्य प्रथमश्लोकतः एकैकस्य नाम भवति खलु तत्र अर्थः अस्ति इदानीं दशरथः दशदिक्षु रथं चालयितुं समर्थः सः सः एव दशरथः दशदिक् कुत्र पूर्वदिक् पश्चिमदिक् अष्टदिक् सन्ति किल एकैकस्य मध्ये एकदिक् आगच्छति अष्टदिक्पालकाः इति वयं श्रुतवन्तः उपरि अथ एवं दशदिक्षु सः रथं चालयति इत्युक्ते कुतश्चिदपि युद्धं करोतु तेन सह सः रथं चालयति तादृशवीर्यम् इति एकः अर्थः अनन्तरं रथम् इत्युक्ते किम् अस्ति इन्द्रियाणि अस्मात् अश्वाः इन्द्रियाणि दशरथः इत्युक्ते पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि तत् तस्य हस्ते अस्ति इत्यर्थः तत् कुत्रापि न गच्छति दश इन्द्रियाणि अपि तस्य हस्ते अस्ति सः एव दशरथः दशदिक्षु अपि सः कुत्रापि गच्छतु तस्य किमपि न भविष्यति तत् श्रुत्वा वयं गच्छामः चेत् हननं भवति एतदेव एकैकस्य नाम्नः अर्थः अस्ति इदानीम् अत्र वयं पश्यैदां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमत तत् गतसप्ताहे दृष्टवन्तः तत्र किमस्ति अस्ति दुर्योधनः तस्य अन्तरङ्गे यदा भयस्य उत्पन्नं भयं यदा उत्पन्नं भयस्य आविर्भावः यदा अभवत् तस्मिन् समये सः किं करोति तस्य अन्तरङ्गे पश्यतु एकैकस्वभावः कदा आगच्छति ईर्ष्या आगच्छति तस्य अथवा संशयः आगच्छति किल अथवा अन्येषाम् उपरि उत्तम मनसि उत्तमविचाराः एव आगच्छन्ति चेत् अन्येषां वर्धने अस्माकम् आनन्दः भवति इदानीं भवतां मनसि धृतराष्ट्रः अस्ति वा दुर्योधनः अस्ति वा कृष्णः अस्ति वा इति ज्ञातव्यं मम अपि ज्ञातव्यं चेत् कः मार्गः अन्य कामपि वार्तां शृणोति इति चिन्तयतु प्रतिदिनं वयं कति वार्तां शृणुमः कस्यापि प्रगतिविषये कोऽपि किञ्चित् उपरि गतवान् इति यदा शृ शृणोति तदा सन्तोषः अस्ति वा मम समीपे वक्तव्यं न स्वयमेव उपविश्य चिन्तयतु स्वयमेव चिन्तयतु एतत् बृहत् कार्यम् एकः बुद्ध सन्यासी समीपम् एकः पृष्टवान् किं ध्यानम् इति कथं ध्यानस्य प्राक्टीस् करणीयं किं करणीयं उक्तं किमपि नास्ति भो यत्र यत्र भवान् उपविशति श्वासस्य उपरि श्रद्धां करोतु भवतः श्वासः अस्ति खलु भवान् सर्वदा चतुर्विंशतिघण्टाः अपि श्वासं करोति भवान् प्रतिदिनं कतिवारं चिन्तयति किल बहु बहु वयम् अन्ये सर्वविषये चिन्तयामः किल सतीश्जी विषये अपि अहं बहु चिन्तयामि अथवा अन्येषां विषये मम बहु समयः अस्ति अन्येषां सर्वेषां विषये अहं चिन्तयामि किन्तु जीवने चिन्तयति श्वस्य श्वासः नास्ति चेत् जीवनं कर्तुमेव न शक्नोति तावत् प्राधान्यमस्ति भोजनं नास्ति जलं नास्ति जीवनं कर्तुं शक्नुमः किल श्वासः पञ्चनिमेषपर्यन्तं तिष्ठतु प्राणाः न सन्ति चेत् जीवनमेव नास्ति तस्मिन् विषये भवान् कदा चिन्तयति वृथा तस्मिन् विषये चिन्तयतु तदेव ध्यानम् यथा कदापि सब्वे मध्ये यथेष्टं समयं प्राप्नोति किल एम् एन् हाटन् मध्ये उद्योगं कुर्वन्ति किमर्थं तत्र समयव्ययं करोति अर्धघण्टा तत्र अर्धघण्टा आगमनं वृथा उपविश्य श्वसि श्वासस्य विषये वितिन् फैव् मिनिट् पञ्चनिमिषाभ्यन्तरे मनसि शतं कार्याणि आगच्छन्ति ओह् मम पत्नी अद्य उद्योगार्थं गतवती वा न वा अथवा अन्यत् किमपि किमपि अद्य अग्रिमे एलेक्षन् मध्ये ट्रम्प् जयं प्राप्नोति वा हिलरि वा कोऽपि प्राप्नोतु भवतः किं अस्ति तत्र भवतः कोऽपि सम्बन्धः अस्ति वा कोऽपि सम्बन्धः नास्ति वयं चिन्तयामः ओ एतत् तत् अस्ति तदस्ति एतत् अहमेव एतत् सर्वं नयामि किल अथवा भिन्नभिन्नविषयेषु अस्माकं चिन्तनं भवति कृपया स्वस्य श्वासस्य विषये चिन्तनं करोतु शुस्य एतत् तदा एव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति वदति लघु लघुविषयाः एव एवमेव आत्मीयजीवनम् इति वदति आत्मीयजीवनम् इत्युक्ते एवं न चिन्तयतु श्वः प्रातःकाले काव्यवस्त्रं धृत्वा एवम् एव किं वदामि भस्मधारणं कृत्वा त्रिपुण्ड्रं किं रुद्राक्षं सर्वं स्थापयित्वा लोकस्य विषये ईर्ष्यां चिन्तयति चेत् तत् आत्मीयजीवनं न तद् न करणीयमिति अहं न वदामि तत् सर्वं तदर्थम् एकैकमार्गः किन्तु वस्त्रपरिवर्तनं न प्रथमम् अथवा जीवने अस्माकं अत्यन्तसामान्यविषयान् परिवर्तयतु लघु लघुविषयान् स्वस्य चिन्तनं कथं वयम् एवम् आनेतुं शक्नुमः किमर्थं वयं दुःखम् अनुभवामः किमर्थं वयं कष्टम् अनुभवामः भवतां दुःखस्य कस्य अपि दुःखस्य कारणं स्वीकृत्य विशकलनं कृत्वा पश्यतु किमर्थं दुःखं भवति धनं गतं दुःखं किल धनं गच्छति चेत् दुःखं भवति वस्तुतया उत्तमं वा अनुत्तमं वा उत्तमम् इति वदति बहु मन्दम् उत्तममेव दशवर्षानन्तरं भवन्तः अवगच्छन्ति इदानीम् अस्माकं जीवनस्य अधिकम् अधिकं सौकर्यम् अभवत् किल वयम् अमेरिकाम् आगतवन्तः वयं सर्वे पिता नष्टं वा भवतां पिता कुत्र माता कुत्र कुटुम्बं कुत्र किल अस्माकं गृहं कुत्र मम एकः विकारः अस्ति इदं मम ग्रामः इत्युक्ते विकारः एव जीवनं केवलं विचारः न किल माता इति एकः विकारः एव माता इति भवान् सैन्स् मध्ये पठित्वा अवगच्छति वा बयोलजि पठित्वा एतत् एषा मम माता अस्ति इति कोऽपि तादृश टेस्ट् करोति वा मूर्खाः केचन कुर्वन्ति किन्तु वयं कथम् अवगच्छामः मम माता अस्ति इति माता इति एकः विकारः एव अन्तरङ्गतः आगच्छति माता इति विकारः तत्सर्वं नष्टं भवति धनम् इति न वदामि धनम् अथवा सौकर्यं जीवने सौकर्यम् इति वयं पश्यामः यत् किमपि भवतु तस्य पृष्ठतः गच्छतु किञ्चित् केचन धनिकाः सन्ति वयं वयम् इदानीं परिहासं कर्तुं शक्नुमः कारणं वयं तादृशधनिकाः ते कस्य पृष्ठतः धावन्ति केवलं धनं किमर्थम् एतत् धनमिति पृच्छतु न जानन्ति ते भवान् एतावत् सम्पादितवान् एतत् किं करोति भवान् एतेन किं करोति तदपि न जानाति किल तादृशजनाः सन्ति धनम् इति पश्यामः चेत् सर्वमपि दश डालराणि प्राप्नोति चेत् पर्याप्तम् अन्यत् सर्वं त्यजति पुत्रः गच्छतु पत्नी गच्छतु अथवा अन्यत् सर्वमपि गच्छतु किमपि न आवश्यकम् एतत् सर्वं वदन्ति जनाः किन्तु तस्मादेव वदति अतिस्वल्पविषयेषु लघु लघुविषयः गीता तदेव पाठयति अत्यन्तसरलविषयेषु भवान् प्राक्टीस् करोतु किञ्चित् किञ्चित् प्राक्टीस् करोतु यदा किमपि अवगच्छति ततः तत् किञ्चित् अनुशासनं कर्तुं वयं ज्ञातवन्तः अनुशासनं नास्ति चेत् दुःशासनः इति ज्ञातवन्तः किं चिन्तनीयं मम अन्तरङ्गे दुःशासनः अस्ति वा तदेव गीतापठनं അത്ര എതത് വൈഹാർട്ട് പഠനം എന്നാ ഗീതാ പഠനം തഥാ ബഹുവാരം വധാമി അഞ്ചേത് കിമപ്പി കമ്പ്യൂട്ടർ മധ്യ സ്ഥാപയത് സമ്യക് വദതി തത് കില യദ്യത് ഇതാനി അഹം എത് വദാമി അഹം അത്ര എതത് റെക്കോർഡ് കരോമി കില പുനഃ സർവമപി വദതി സർവമപി സമ്യക് വദതി തത് കിന് തസ്മാദേവ വദാമി കിം അസ്തി അസ്മാകം അസ്മാകം അന്തരംഗം പ്രതി കിമപി ഏക ലഘു ഗച്ഛതി അന്യഹ കരോതി വൈദി മയാ ദ്രഷ്ടവ്യം നാസ്തി तावत् वा उपयोगः भवेत् गीतापठनेन अहं मम जीवने कथमस्ति मम पत्नी मम पुत्रः अथवा मम पुत्री मम गृहं मम धनम् एतस्य सर्वस्य उपरि अहं धृतराष्ट्रः अस्मि वा न वा आन्तरिकविचारः एव बहिः किमपि न प्रदर्शयतु तस्य आवश्यकता अपि नास्ति केचन जनाः बहिः प्रदर्शयन्ति किल दानं करोतु दिव उक्त्वा दानं कृत्वा किं करोति दानमपि कथं करणीयम् इति अस्ति तत्र इत्युक्ते दा एकदानकरणेन अस्माकं ततः मनसि तस्य सम्बन्धः न स्यात् अनन्तरं तदेव उपनिषत् पाठयति खलु अहं गतसप्ताहे उक्तवान् किल एतद् अस्माकं कठोपनिषत् मध्ये कठोपनिषत् का कथा अस्ति तत्रत्य कठोपनिषत् मध्ये तदेव सः दानं करोति किन्तु कीदृशधेनूनां दानं करोति किल नचिकेतः पृष्टवान् पितुः समीपं कीदृशतेन दन्ताः न सन्ति दुग्धं न मिलति तादृश वयमपि कदाचित् गृहतः कानिचन वस्तूनि दानं कुर्मः उपयोगं कृत्वा पुरातनवस्त्राणि जन्मनि उपयोगं कर्तुं न शक्यते पञ्च षड् किं वदामि रन्ध्राणि सन्ति अल जीन्स् मध्ये तद् भवति तदापि नूतनं कदापि नूतनं न ददाति स्वस्य मनः कथमस्ति इति प्रदर्शयति तत् ददाति चेत् सम्यक् ददातु किमर्थं ददातु इति वदति दानं किमर्थं तस्य औदार्यं न एवं न चिन्तयतु यः स्वीकरोति सः भवतः कृते एक उत्तम अवसरं ददाति दानेन पापं गच्छति एतत् सर्वं सम्बन्धः अस्ति अहं तस्मिन् विषये इदानीं विशदीकरणं कर्तुं न शक्नोमि अग्रे कदापि करोमि किन्तु दानं करोतु दानेन प्राक्टिकल् वयं वक्तुं शक्नुमः दानेन पापं गच्छति पापेन रोगं नश्यति सर्वविधरोगाः अस्माकं पापकारणेन आगच्छति आधुनिक मेडिकल् सैन्स् किमपि वदतु एतत् किमपि केन्सर् अस्ति चिकित्सां करोति कियत्पर्यन्तं चिकित्सां करोति भवान् इदानीं चिकित्सां पश्यतु कि का चिकित्सा एकवारम् एतत् करोति केशाः आगच्छन्ति अनन्तरं किमर्थं केवलं शरीरेण सः जीवति इति वदति किल बहुजनाः तादृश बहवः जनाः इत्युक्ते मेडिकल् सैन्स् मध्ये किमपि नास्ति इति न वदामि किन्तु दानं करोतु इदानीं मेडिकल् सैन्स् मध्ये अपि भवतां द्वारा दानं कारयति किल कति रूप्यकाणि आवश्यकानि एक किमपि ज्वरः आगच्छति चेत् अमेरिका मध्ये कति अस्माकम् इन्शुरेन्स् ददाति इति वदति इन्शुरेन्स् मध्ये वयमेव दद्मः खलु सामूहिकरीत्या करोति इति कारणेन वयं न अवगच्छामः किल वैयक्तिकरीत्या पश्यतु एकैकः कति रूप्यकाणि ददाति भवतु अहं किमर्थम् उक्तवान् इत्युक्ते वयम् एतादृशं स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति स्वस्य जीवनं प्रति लघु लघु विषयेषु यदा वयं पश्यामः अस्माकं जीवनं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः एकवारम् अवगच्छति चिन्तयतु पुनः अवगमनं ठक् ठक् इति भवति शीघ्रं शीघ्रम् अवगच्छति पुनः कथमिति वदति अत्रैव वदति ज्ञानं कथं सम्भवति इति यदा अत्र अन्धकारः अस्ति इति चिन्तयतु यदा एकदीपस्य प्रज्वालनं करोमि एकस्मिन् निमेषे एतत् सर्वं दृश्यते खलु अत्र एतद् अत्र उत्पीठिका अस्ति अत्र सस्यमस्ति अत्र चित्रमस्ति एतत् सर्वम् अहं पश्यामि एकमेकं द्रष्टुं मया पुनः पुनः नेत्रं प्रापणीयं वा पुनः प्रकाशः आनेतव्यः वा न किल एकवारं यदा प्रकाशः भवति एकवारं प्रकाशः इत्युक्ते ज्ञानमेव एकवारं यदा ज्ञानं भवति तस्मिन् सन्दर्भे वयं सर्वमपि अवगन्तुं शक्नुमः तादृशज्ञानस्य नाम एव आध्यात्मिकज्ञानम् अन्यत् किमपि न अन्यत् सर्वमपि तस्य मार्गाः एव भिन्नभिन्नं जनाः कुर्वन्ति किल भजनं गायति अथवा मन्दिरं गत्वा प्रदक्षिणं करोति चिन्तयतु मन्दिरं गत्वा अन्यस्य नाशः भव भवेत् इति शत्रुसंहारपुष्पाञ्जलि करोति चेत् कः लाभः शत्रु शत्रुसंहारपुष्पाञ्जलि इति बुद्धिपूर्वं लिखितवान् ശത്രു ഇതി ചിന്തനം गच्छेत् ഇല്ല वयमेक പ്രാർത്ഥനം कुर्मः किल ദീപം ദീപജ്വാലനം कुर्मः പ്രാർത്ഥന का
ശുഭം करोतु കല്യാണം ആരോഗ്യം ധനസമ്പദ ശത്രു ബുദ്ധി വിനാശായ ശത്രോഹ ബുദ്ധി ഗച്ഛതു ദിന ന ശത്രു ബുദ്ധി ഏകപദമേവ ശത്രു ശത്രുബുദ്ധി വിനാശായ മയി വിദ്യമാന ശത്രുബുദ്ധി मम शत्रुनाशः भवति इत्युक्ते लोके सर्वे मम शत्रवः तादृशजनानां तदेव किल यस्य शत्रु अस्ति तस्य सर्वे शत्रवः एव स्वस्य मातुः विषये पृच्छतु पितुः विषये पृच्छतु पत्युः विषये पृच्छतु पत्न्याः विषये पृच्छतु सर्वे शत्रवः एव अहम् एकः एव समीचीनः भवति किन्तु शत्रुबुद्धिः मयि अस्ति मम शत्रुबुद्धिः गच्छति इति चिन्तयतु किं भवति सर्वे मम मित्राणि भवन्ति तदेव एकैक लघुभेदः एव श्वः आरभ्य तदर्थं किं करणीयं गीता प्राक्टिकल् जीवने करणीयम् इत्युक्ते किं करणीयम् अस्माभिः अस्माकं लघु लघु विषयेषु चिन्तनं करणीयम् इदानीम् अस्मिन् सप्ताहे वयम् एकं विषयं ज्ञातवन्तः चेत् तस्मिन् विषये चिन्तयतु इदानीम् अहम् उक्तवान् श्वासस्य विषये एकसप्ताहं प्राक्टिस् कृत्वा पश्यतु कति वारं कर्तुं शक्नुमः वयम् तदानीं वयम् अवगच्छामः वयं कीदृशदुशासनः कीदृशडिसिप्लिन् नास्ति जीवने कीदृशधृतराष्ट्राः लघु लघुविषये कथमहं गृहीतोपविशन्नस्मि लघुविषयः पर्याप्तः एकलेखनी पर्याप्तं मम लेखनी इति किञ्चित् त्यक्तुं पठतु किञ्चित् अन्येषां कृते दातुं पठतु जीवने भारते एकं गृहं भवति भवतां सर्वेषाम् अस्ति किल सर्वे एकं बृहत् गृहं स्थापितवन्तः स्युः तत्र कोऽपि वासं करोति वा तत्र यस्य कस्यापि कृते वदतु भवान् अत्र आगत्य वासं करोतु किं भवान् तत्र न गच्छति भवान् निश्चितवान् अस्ति एव मम मरण अत्र इति वयं चिन्तितवन्तः किमर्थं तद् गृहमस्ति तत्र भवतां मरणानन्तरम् अन्येषां कलहार्थं निर्माणं निर्माणं कृत्वा स्थापितवन्तः प्राक्टिकल् अहं चिन्तयामि प्राक्टिकल् एकैकविषयः एतादृशः अस्ति जीवने वयं किं किं कृतवन्तः इति चिन्तयतु वयम् अन्येषां कृते इति किं किं स्थापयामः स्वस्य पुत्राय स्वस्य पुत्री वयं कदापि स्वस्य जीवनविषये एतादृशं चिन्तयतु इति वयं पाठितवन्तः वा एवं किञ्चित् आध्यात्मिकं चिन्तनं भारते जन्म प्राप्तवन्तः खलु वयं सर्वे वयम् एक जनरेशन् एव अभवत् अत्र आगत्य वयमेव आगतवन्तः खलु एक जनरेशन् तः अस्माकं पुत्री पुत्राः विस्मृतवन्तः भारतस्य भाषां विस्मृतवन्तः भारतस्य भूमिं विस्मृतवन्तः भारतस्य संस्कृतिं विस्मृतवन्तः किमपि नास्ति कुत्रापि गच्छन्तः वयं चिन्तयामः वयं कुत्रापि जीवनं कुर्मः इति किम् एक जनरेशन् मध्ये एतावत् भवति चेत् किं भविष्यति अग्रे अस्माकं एतद् मध्ये पश्यतु ब्रिटिश् जनाः द्विशतं वर्षाणि भारते शासनं कृतवन्तः कोऽपि ब्रिटिश् जनाः भारतीयसंस्कृतिं स्वीकृ अङ्गुलीगणनीया तेषु मास् ते पश्यन्तु ते आङ्ग्लेयमेव उक्तवन्तः किल वयम् आङ्ग्लेयं पठितवन्तः तेषां कृते ते कति जनाः आगतवन्तः भारते किन्तु एक शिप् मध्ये एव प्रथमम् आगतवन्तः तेषां कृते कोटिशः जनाः वयं सर्वेपि आङ्ग्लेयं पठितवन्तः इदानीं वयं वदामः संस्कृतो मया पठितुं न शक्यते अस्माकं बहु कष्टं संस्कृतं कठिनं न शक्नुमः एतत् सर्वं वदामः कथं चिन्तनमस्ति इति उदाहरणार्थम् उक्तवान् कृपया अस्मिन् सप्ताहे एकं कार्यं करोतु एकं किमपि एकं लघुकार्यम् एकं राष्ट्र धृतराष्ट्राः चेत् तद् किञ्चित् किञ्चित् स्वसमीपतः त्यक्तुं परिश्रमं करोतु स्वस्य स्वस्य वयः अनुसृतम् किल कर्णमूले यदा जरा आगच्छति इदानीं न आगच्छति कदापि तदापि यदा आगच्छति स्वयं जानाति किल तस्मिन् समये किं करणीयं गृहस्था सर्वं त्यक्त्वा वानप्रस्थं स्वीकरणीयं वानप्रस्थम् इत्युक्ते किं वनं गत्वा वासं करोतु इति न गृह चिन्तनं सर्वं समाप्य किञ्चित् कालं स्वस्य आत्मनः विषये चिन्तयतु स्वस्य जीव जीवः अस्ति किल तस्य विषये चिन्तयतु स्वस्य प्राणः अस्ति किल तस्य विषये चिन्तयतु किञ्चित् तादृशचिन्तनं करोति चेत् एतत् जीवनं शुभं भविष्यति इत्यर्थः अप अग्रिमसप्ताहे धृतराष्ट्रः वा दुःशासनः वा अथवा दुर्योधनः वा दुर्योधनः इत्युक्ते बहु असमीचीनः स्वभावः इत्युक्ते तस्य अर्थः युद्धे तस्य उपरि जयं प्राप्तुं न शक्यते इत्युक्ते एकैकस्य दुर्योधनः भवति दुर्योधनपदस्य युद्धे तस्य उपरि जयम् अतीव एव प्राप्तुं शक्यते दुर्योधनस्य उपरि दुर्यो महाभारतदुर्योधनं दृष्टवन्तः किल तस्य मरणम् इत्युक्ते सरलं न भीमः कतिवारं पतितवान् स्वस्य जीवने अपि अस्माकम् इति एकदुर्योधनः एक अत्यन्त समीचीनस्वभावः एकैकस्यापि भवति तत् किम् इति प्रथमं चिन्तनीयम् उदाहरण अല്ല अत्यन्तसामान्य उदाहरणं वदामि मद्यपानं करोति इति चिन्तयतु तस्य अत ततोपि सरलमस्ति धूमपानं करोति तद् बहु सरलं धूमपानं करोति अस्माकं कृते बहु सरलं हे किमर्थं भो धूमपानं करोति त्यजतु इति वक्तुं शक्नुमः किन्तु यः धूमपानं करोति तस्य कृते तत् सरलं वा न अहं जानामि मम बान्धवाः सन्ति कः इति न वक्तव्यं तस्मात् कतिवारं भिन्नभिन्नरोगाः आगताः वैद्याः वदन्ति न करोतु एतत् एकमेव कारणं धूमपानं किन्तु सः परि परिश्रमं करोति एकवारं त्यजति किन्तु मासद्वयं मासत्रयानन्तरं किं भवति सम्यक् भवति आरोग्यम् अन्य कोऽपि वदति एकं स्वीकरोतु किं भविष्यति करोतु സമാനമേവ മദ്യപാനം കേവലം മദ്യപാനം ധൂമപാനം ഇതി ന ചിന്തയതു കാമം കാമം ഇതി പ്രഥമ എന്നതസ്തി കാമം കഥം കഥം ജനാ അന്യന്യവിഷയേഷു ഗത്വ പതന്തി കാമകാരണേ ഇല്ല പ്രതിദിനം പത്രികാം സ്വീകൃത്യ പഠന്തു മഹാമഹാപുരുഷ അത്ര എലക്ഷൻ മധ്യ തിഷ്ടന്തി കിമർത്ഥം ബൈർഗച്ഛന്തി ഏകൈകസ്യ നാംനി ആഗച്ഛതി കിലോ भारतेपि केवलम् अत्र इति न पोलिटिक्स् जनानाम् एकैकस्य हिस्टरि शृणुमः चेत् अद्य वा अहं केरळस्य एक एतद् वार्तां पठितवती एक तत्र आक्टर् वा कापि उक्तवती सा एकस्याः उपरि अतिक्रमं करोति इति सा तद् सा स्वयं दृष्टवती तत् दर्शने कति पोलिटिक्स् जनाः आसन् इत्युक्ते अद्य समाजे उन्नतस्थाने अहं किमर्थम् उक्तवान् काम इति कियत् भीकरमस्ति इति चिन्तयतु एतत् सर्वं ये बहिरागच्छन्ति तद् बहिः न आगच्छन्ति इति कति कथा एतत् केवलं काम इति न तत् प्रथमस्थानम् अन्यदपि वस्तूनाम् उपरि कामं तदावश्यकम् एतदावश्यकम् इति इच्छा अमित इच्छा एव कामं काम आगच्छति चेत् किं भवति पुनः नेत्रं नास्ति पुनः श्रोत्रं नास्ति किमपि न पश्यति किमपि न शृणोति भ्रान्तः इव व्यवहारं करोति सः तस्य उन्मात् उन्मत्तः एव उन्मादः भवति इव सः व्यवहारं करोति कामः भवतु क्रोधः अहं पूर्वं बाल्यकाले एकस्मिन् गृहे किञ्चित् कानिचन दिनानि स्थितवान् तत्रत्य गृहनाथः तस्य पत्नी नास्ति पूर्वमेव सा गतवती तस्य गुणकारणेन स्यात् सः किं करोति इत्युक्ते क्रोधः आगच्छति चेत् स्वस्य घटी तत् शीघ्रं स्वीकृत्य अधः क्षिपति गृहस्य पात्राणि सर्वम् अनन्तरदिने सः एव एतत् सर्वं धनं दत्वा गृह्णाति कोऽपि नास्ति अन्य गृहे कस्य उपरि करोति कोप एवमेव एकैकं काम क्रोध लोभ केचन जनाः सन्ति किल लोभकारणेन इति हस्ततः न गच्छति एव कथमपि किमपि पुनः पुनः सम्पादनीयं सम्पादनीयं किमर्थं ते न जानन्ति जीवनमपि कर्तुं न शक्नुवन्ति तदा सर्वविधरोगाः भवन्ति तेषां किल स्वाभाविकं पश्यतु तादृशजनानां बहुविधरोगाः भवन्ति किन्तु तथापि धनम् इत्युक्ते तेषाम् अथवा अन्यत् कुत्रापि लोभः एतादृश एकैक दुर्विचाराः एतत् सर्वम् अस्मासु किम् अस्ति अन्येषाम् उपरि दृष्टिं न पातयतु ओ तस्य तदस्ति एतस्य एतदस्ति इति पठित्वा न आगच्छामः स्वस्य विषये अहम् उक्तवान् गृहे विद्यमानपुत्रस्य विषये पुत्र्याः विषये पत्न्याः विषये पत्युः विषये न चिन्तयतु तदस्माकं कार्यं न आध्यात्मिकजीवने तदस्माकं कार्यं न आध्यात्मिकजीवनम् इत्युक्ते स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति मम कः स्वभावः एकस्वभावं वा मयि अस्ति इति अवगच्छतु वित् इन् वन् वीक् चिन्तयतु किम् अस्ति इति स्वयं भवान् कर्तुं शक्नोति अवगन्तुं शक्नोति भवान् निश्चयेन अग्रे गन्तुं शक्नोति तदेव आध्यात्मिकजीवनस्य पुरोगति इति वदति अन्यत् किमपि आध्यात्मिकजीवनं न अन्यत् किमपि एवं वयमपि किं वदामि आध्यात्मिक बिस्नेस् बहु जनाः कुर्वन्ति किल आध्यात्मिकबिस्नेस् कुर्वन् भारतस्य फस्ट् क्लास् प्रोडक्ट् अस्ति एतत् अत्र सम्यक् एव कुर्वन्तु तेन धनं सम्पादयन्तु यः कोऽपि कति जनाः आगच्छन्ति भवान् पश्यतु भवन्तः किञ्चित् कोऽपि भारतस्य कृते तत्रत्य संस्कृत्याः कृते तत्रत्य दरिद्राणां कृते किमपि कुर्वन्ति वा कुर्वन्ति चेत् उत्तमम् एतादृशं कुर्वन्ति उत्तमम् किल भारतीयसंस्कृतिमेव स्वीकृत्य विक्रयणं कुर्वन्ति खलु अहं बहूनां समयं पृष्टवान् संस्कृते विद्यमानानि कार्याणि एव वदन्ति किल संस्कृतं कुत्र अस्ति अद्य सर्वे एकदा भागवतं वदन्ति अथवा रामायणम् अथवा महाभारतम् अथवा उपनिषत् किन्तु संस्कृतं कुत्र गतम् एतस्य मूलभाषा अस्ति खलु एतत् स्वयं भवान् अपि पठितुं शक्नोति भवती अपि पठितुं शक्नोति केपि पठितुं शक्नुवन्ति अन्यस्य कस्यापि सहायस्य आवश्यकता नास्ति अन्य कोऽपि ट्रान्स्लेशन् करोति चेत् तस्य बुद्धिः भवति तत्र यः व्याख्यानं करोति तस्य बुद्ध्यनुसृतं व्याख्यानं करोति अहं स्वयं पठामि चेत् अहम् अर्थम् अवगन्तुं शक्नोमि किन्तु संस्कृतं ज्ञातव्यं किमर्थं केपि संस्कृतं न पाठयन्ति किल कस्यापि अहम् एतादृश बहूनां समीपे ओ न न न एतत् सर्वं किमपि न भक्ति एव मुख्यं कति जनाः तत्र गतवन्तः भक्तिमुख्यमेव नास्ति इति न वदामि किन्तु एतस्य सर्वस्य अटिस्थान कानिचन कार्याणि सन्ति वेदाः एव सर्वस्य मूलम् इति अस्माकं हिन्दुसंस्कृतिमध्ये सर्वदा वयं वदामः कति हिन्दुजनाः वेदग्रन्थं दृष्टवन्तः पठितवन्तः अन्यत्र स्थापयन्ति केवलं नेत्रयोः पुरतः स्थापयित्वा दृष्टवन्तः कति जनाः सन्ति अनन्तरं किं वदामः वयं कस्मिन् विषये वयं बहु भाषणं कुर्मः किल लघु लघु अत्यन्तसामान्यविषयाः सरलविषयाः तद् जीवने आनेतुं प्रयत्नं कुर्मः वयं मतम् इति यदस्ति अथवा रिलिजियन् इति यदस्ति तद् जीवने आनयतु वैयक्तिककृते एव तस्मादेव अस्माकम् एतद् मध्ये एकैकस्य एकः कृष्णः आसीत् किल गोपिकानां मध्ये वयं परिहासरूपेण वदामः भागवतपठनसमये ओ पदिन किम् एका सङ्ख्या अस्ति किल करेक्ट् सङ्ख्यापर्यन्तम् अस्ति अस्माकम् एतावत् सहस्रशः किं वदामि पत्नयः सहस्रशः पत्नी इत्युक्ते कः अर्थः एकैकस्य पत्नी इति पदस्य कः अर्थः एकैकस्य पत्नी इत्युक्ते तस्य अत्यन्तसमीपवर्तिनी सा किल तस्य अर्धाङ्गिनी इति अन्यनाम अस्ति अर्धशरीरमेव पत्नी इत्युक्ते तदेव किल अस्माकं शिवस्य पत्नी तत्सर्वं तादृश अस्ति भगवतः कृष्णस्य एकैकगोपिका इत्युक्ते कः अर्थः सर्वेषां भिन्नभिन्नकृष्णः अहं गतसप्ताहे उक्तवान् संस्कृते सहस्राधि सहस्रम् इति सङ्ख्या वदति चेत् केवलं तौसण्ड् इति न सहस्रम् इत्युक्ते अधिकम् इत्यर्थः तावत्यः पत्न्या इत्युक्ते अत्र इदानीं पश्यतु वयं पञ्चदशजनाः स्मः चेत् पञ्चदशकृष्णाः भवन्ति मम कृष्णः न सुरेशमहोदयस्य तद् न मालाभगिन्यः तद् न बाहुलेन्जी सर्वेषां कृष्णः भिन्नः सर्वे कृष्णभक्ताः किन्तु भिन्नभिन्नः तथैव पत्न्यः इति वदन्ति तद् अस्माकं विचारे एव एतत् सर्वं मम अत्यन्तनिकटवर्तिकः भगवान् कृष्णः तस्मादेव पत्नी सः वदति तस्य पत्नी अहं पुरुषः भवतु महिला भवतु तत् न अवगच्छन्ति किमपि तस्मिन् विषये परिहासं कृत्वा कृष्ण कति पत्नी तस्मिन् समये आसीत् इति रिसर्च् कृतवन्तः बहुजनाः सत्यं वदामि महाभारतयुद्धं कुत्र अभवत् कुरुक्षेत्रमध्ये कुत्र अभवत् तत्र भीमस्य ब्लड् कुत्र अस्ति एतत् सर्वं रिसर्च् कर्तुं भारते एष सम्प्रदायः एव नासीत् एतादृश असमीचीनचिन्तनम् इदानीं तदेव चलति भवतु वयम् अग्रिमसप्ताहे एतद् अग्रे नयामः एतत् एतेषु श्लोकेषु बहु कोऽपि भिन्न किमपि अर्थः नास्ति बहूनां नामानि उक्तमस्ति तस्मादेव अहं तस्मिन् विषये अधिकं विवरणं न कृतवान् विवरणस्य आवश्यकता नास्ति केवलं नामानि उक्तवन्तः सन्ति तत्र एते एते एते एते सन्ति तत्र किम् इति अहं सूचितवान् दुर्योधनस्य एकविचारः एव प्रथमं पाण्डवानां नामानि वदति सः अत्र इति अत्र इत्युक्ते अस्मिन् स्थाने इत्यर्थः अग्रिमसप्ताहे एकवारं तस्य अर्थमपि वयं चिन्तयामः एकवारं श्लोकं पठित्वा समापयामः बहु समयः अभवत् क्षम्यतां दशनिमेषाधिकमभवत् अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च ध्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजश्च शैव्यश्च मरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखः भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः